न च असौ परमार्थतः करोति अतः नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् न एव किञ्चित्करोमीति युक्तः समाहितः सन् मन्येत चिन्तयेत् तत्त्ववित् आत्मनो याथात्म्यम् तत्त्वम् वेत्ति इति तत्त्ववित् परमार्थदर्शी इत्यर्थः